ສຸກສະບາຍດີທຸກໆທ່ານ ນີ້ແມ່ນຄຳເລັກ ທອງວິລຸຍ ຮ່ວມກັບ SBS ເປັນພາສາລາວ ສຳລັບມື້ນີ້ວັນຈັນທີ 30 ສິງຫາ 2021 ໃນພາກລາຍການໃນມື້ນີ້ ນອກຈາກທີ່ມີຂ່າວໆທີ່ເປັນທີ່ສົນຈິດສົນໃຈແລ້ວ ກໍມີສາລະຄະດີການວິເຄ າະວິໄຈ ແລະເລື່ອງລາວບາງສິ່ງບາງຢ່າງຈາກຂົງເຂດແມ່ນ້ຳຂອງມາເວົ້າສູ່ທ່ານຟັງ ແລະກໍຈະນຳເອົາເລື່ອງການສຳພາດນັກກົດໝາຍລາວໆໃນປະເທດອົດສະຕຣາເລຍ ການຮຽນພາສາເຂົານຳພາ ໃຫ້ຮູ້ເຖິງທຸລະກິດ ອັບເດດກ່ຽວກັບໂຄວິດ-19 ໃນບາງປະເທດຂອງໂລກນີ້ ລາວຫາເອົານາງງາມບໍ່ໄດ້ເພື່ອໄປແຂ່ງຂັນ Miss Universe ລົດໄຟຈີນ-ລາວປະກາດເອົາແຮງງານຕື່ມ ແລະລາວຈັດບຸນອາຫານທະເລໄທ ມາ ເວົ້າມາວ່າສູ່ທ່ານຟັງ ຫົວຂໍ້ຂ່າວທີ່ຄິດວ່າສຳຄັນສຳລັບພາກລາຍການໃນມື້ນີ້ ລັດຖະບານອົດສະຕຣາເລຍເນັ້ນວ່າອົດສະຕຣາເລຍຈຳຕ້ອງເປີດປະຕູປະຕ່າງໃສ່ໂຄວິດ-19 ຕາມແຜນການ ແຕ່ເຖິງເວລານີ້ ມີ ແຕ່ລັດ New South Wales ເຫັນດີນຳ ກອງທັບສະຫະລັດອາເມລິກາເວົ້າວ່າ ການຍິງທາງອາກາດສັງຫານນັກຈໍລະຈົນ bomber ໃນອັຟການິສະຖານຕາຍ ໃນມື້ທີ 6 ຂອງການແຂ່ງຂັນກິລາໂອລິມປິກຄົນພິການ ອົດສະເຕຣເລຍມີໄ ຊຫຼາຍຂຶ້ນຕື່ມ ເບຣີຊິກລຽນ ນາຍົກລັດຖະມົນຕີລັດ New South Wales ຈະປ່ອຍໃຫ້ມີເສລີພາບບາງສິ່ງບາງແນວຄືນ ເມື່ອພົນລະເມືອງ New South Wales ເຖິງ 70% ຖືກສັກຢູກສັກຢາວັກຊີນໂຄວິດ-19 ໃຫ້ແລ້ວສອງເຂັມ ນາຍົກລັດຖະມົນຕີລັດ New South Wales ເວົ້າວ່າ New South Wales ກຳລັງເດີນໄປຕາມແຜນການ ເພື່ອຈະສຳເລັດ 70% ໃນການສັກຢູກສັກຢາວັກຊີນໂຄວິດ-19 ໃນເດືອນຕຸລາປີ 2021 ແລະກໍໃຫ້ສັນຍາວ່າຈະຍົກເລີກການຕ້ອງຫ້າມຕ່າງໆ ສຳລັບຄົນທີ່ຖືກສັກຢານັ້ນ ແລ້ວ ກະທັ້ງທີ່ວ່າ ຍັງມີກໍລະນີໃໝ່ກ່ຽວກັບໂຄວິດ-19 ເກີດຂຶ້ນຢູ່ໃນລັດ New South Wales ໃນແຕ່ລະມື້ລະວັນ ອີກໃໝ່ New South Wales ໃນວານນີ້ທີ 19 ສິງຫາ 2021 ມີຄົນເປັນໂຄວິດ-19 ອີກ 1,218 ຄົນ ແລະຄົນໃໝ່ອີກ 6 ຄົນໃນໄວ 70 ແລະ 80 ຕາຍຍ້ອນ ທີ່ 4 ຄົນ ບໍ່ຖືກສັກຢາວັກຊີນໂຄວິດ-19 ໃຫ້ ແລະ 2 ຄົນນັ້ນຖືກສັກໃຫ້ແລ້ວເຂັມທຳອິດ 65% ຂອງຄົນທີ່ມີສິດສັກຢູກສັກຢາວັກຊີນໂຄວິດ-19 ໃຫ້ ໄປໃຫ້ສັກຢູກສັກຢາແລ້ວບັດນີ້ ແຕ່ມີພຽງແຕ່ 35% ຖືກສັກໃຫ້ໄປແລ້ວສອງເຂັມເຕັມສ່ວ ນ ຄົນຂັບລົດບັນທຸກພາກັນອຸດອັນຂວາງກັ້ນເສັ້ນທາງຫຼວງໃຫຍ່ລະຫວ່າງ Gold Coast ແລະ Brisbane ກ່ຽວກັບສິ່ງໜຶ່ງທີ່ພວກເຂົາເຈົ້າຮຽກວ່າແມ່ນພຶດຕິການເພື່ອປົກປ້ອງເສລີພາບ ເສັ້ນທາງ M1 ທີ່ Reedy Creek ໃນພາກໃຕ້ຂອງ Brisbane ຖືກລົ ດບັນທຸກໃຫຍ່ສອງຄັນຂວາງກັ້ນໄວ້ ໂດຍມີຝູງຊົນມາກມາຍນະທີ່ນັ້ນນຳດ້ວຍ ຄົນຂັບລົດບັນທຸກເວົ້າວ່າ ພວກເຂົາເຈົ້າຮຽກໃຫ້ມີການຍຸຕິລັອກດາວ ແລະ ການປິດຊາຍແດນ ແລະ ໃຫ້ມີສິດທີ່ຈະໃຫ້ສັກຢາວັກຊີ ນໂຄວິດ-19 ຫຼື ບໍ່ ຜູ້ຈະທຳການຂວາງກັ້ນປະທ້ວງນັ້ນ ຍິນດີໃຫ້ຕຳຫຼວດຈັບພວກເຂົາເຈົ້າ ລັດຖະບານອົດສະຕຣາເລຍເນັ້ນວ່າ ແຜນການການຕ່າວຄືນໂຄວິດ-19 ຂັ້ນແຫ່ງຊາດ ຈຳຕ້ອງເປັນໄປ ໂດຍທີ່ Greg Hunt ລັດຖະມົ ນຕີສາທາລະນະສຸກອົດສະຕຣາເລຍ ບອກເຕືອນວ່າ ຈະມີຜົນສະທ້ອນໃນດ້ານສຸຂະພາບປະສາດຢ່າງແຮງ ຖ້າຫາກຜູ້ນຳຂັ້ນລັດບໍ່ເປີດປະຕູປະຕ່າງຂຶ້ນ ແຜນເປີດອົດສະຕຣາເລຍນັ້ນ ມີຈຸດປະສົງເລີ່ມຜ່ອນ ຄາຍການຕ້ອງຫ້າມຕ່າງໆ ເມື່ອພົນລະເມືອງອົດສະຕຣາເລຍຖືກສັກຢາວັກຊີນໂຄວິດ-19 ໃຫ້ແລ້ວເຖິງ 70 ແລະ 80 ເປີເຊັນ ເຖິງປັດຈຸບັນນີ້ຮູ້ວ່າ ຄົນອົດສະຕຣາເລຍທີ່ແກ່ກວ່າ 16 ປີຂຶ້ນໄປ ຖືກສັກຢາວັກຊີນໂຄວິດ -19 ເຂັມທີ 1 ໃຫ້ແລ້ວເຖິງ 57.47 ເປີເຊັນ ໂດຍທີ່ 36.16 ເປີເຊັນ ຖືກສັກໃຫ້ເຕັມສ່ວນສອງເຂັມແລ້ວ

ຕັ້ງແຕ່ມີການເລືອກຕັ້ງອົດສະຕຣາເລຍຂອງຄາວລ່າສຸດແລ້ວນີ້ ສຽງ primary vote ຄືສຽງຫຼັກຂອງການເລືອກຕັ້ງຂອງພັກ Liberal ປະສົມ National Party ອົດສະຕຣາເລຍ ຕົກຕ່ຳລົງ 3 ເປີເຊັນ ໄປເປັນ 36 ເປີເຊັນ ເມື່ອທີ່ຂອງພັກ Labor ອົດສະ ຕຣາເລຍ ທະວີຂຶ້ນ 1 ເປີເຊັນ ໄປຢູ່ໃນຂັ້ນ 40 ເປີເຊັນ ແຕ່ Scott Morrison ນາຍົກລັດຖະມົນຕີອົດສະຕຣາເລຍ ນຳໜ້າຫຼາຍຕື່ມໃນຖານວ່າມັກຊອບໃຜເປັນນາຍົກລັດຖະມົນຕີຂອງປະເທດອົດສະຕຣາເລຍ ກວ່າ Anthony Albanese ຜູ້ນຳຂອ ງພັກ Labor ອົດສະຕຣາເລຍ ຜົນຂອງການຢັ່ງເບິ່ງສຽງຫຼັກຕ່າງໆນັ້ນ ເປັນຕົວເລກອັນຕ່ຳຕ້ອຍທີ່ສຸດສຳລັບພັກ Liberal ປະສົມ National Party ອົດສະຕຣາເລຍ ຕໍ່ແຕ່ມີນາ 2019 ເປັນຕົ້ນມາ ແລະ ສູງສຸດສຳລັບພັກ Labor ອົດສະຕຣາເລຍ ຕໍ່ແຕ່ ປີ 2018 ພັກ Labor ອົດສະຕຣາເລຍກໍນຳໜ້າ 2 ເປີເຊັນ ໃນຖານມັກພັກໃດ ນີ້ພາໃຫ້ພັກ Labor ອົດສະຕຣາເລຍໄດ້ 54 ເປີເຊັນ ແລະ ພັກ Liberal ປະສົມ National Party ອົດສະຕຣາເລຍ ກຳໄດ້ 46 ເປີເຊັນ ຄືລື່ນກັນ 8 ເປີເຊັນວ່າເຖາະ ຕົວເລກຕ່າງ ໆນີ້ມີຂຶ້ນ ເມື່ອທີ່ມີຄວາມຫ່ວງໃຍກ່ຽວກັບຈຳນວນຄົນເປັນໂຄວິດ-19 ທະວີຂຶ້ນ ແລະ ກ່ຽວກັບວິທີການລັອກດາວຕ່າງໆນານາ ຄົນຕ່າງປະເທດຫຼາຍພັນຄົນ ແລະ ຄົນອັຟການິສະຖານ ຫ່ວງໃຍກັບອະນາຄົດຂອງພ ວກເຂົາເຈົ້າ ເມື່ອທີ່ກຳລັງຕ່າງປະເທດສຸກເສີນເອົາຄົນສັນຊາດຂອງພວກເຂົາເຈົ້າໜີອອກໄປຈາກຄາບູລ ໃນປະເທດອັຟການິສະຖານ ທາລີບານທີ່ປົກຄອງໄດ້ໃໝ່ອັຟການິສະຖານ ກຳລັງກະຕຽມຈະຄວ ບຄຸມເອົາສະໜາມບິນສາກົນຄາບູລທັງໝົດ ແລະກໍເວົ້າວ່າ ຕົນຈະປະກາດຄະນະລັດຖະບານອັຟການິສະຖານຂຶ້ນໃນບໍ່ເທົ່າໃດມື້ຂ້າງໜ້ານີ້ ໃນປະເທດອັຟການິສະຖານຍັງມີແຕ່ຄົນສັນຊາດສະຫະລັດອາເມ ລິກາ 300 ຄົນ ທີ່ຈະຖືກນຳບິນອອກໄປຈາກອັຟການິສະຖານ ໂດຍກຳລັງທະຫານສະຫະລັດຈາກຄາບູລ ພາຍໃນມື້ອື່ນນີ້ 31 ສິງຫາ 2021 ໂບຣິສ ຈອນສັນ ນາຍົກລັດຖະມົນຕີຂອງປະເທດອັງກິດ ຍ້ອງຍໍສັນລະເສີນການຍົ ກຖອນຂອງປະເທດອັງກິດ ທີ່ສຸກເສີນໄດ້ 15,000 ຄົນ

ຝູງຊົນສ່ວນໃຫຍ່ໜີອອກໄປຈາກສະໜາມບິນຄາບູລແລ້ວ ແລະ ກຳລັງເຕົ້າໂຮມກັນຂຶ້ນຢູ່ໃນຊາຍແດນພາກໃຕ້ຂອງປະເທດອັຟການິສະຖານ ທີ່ຕິດກັນກັບປະເທດປາກິສະຖານ ສະຫະລັດອາເມລິກາເວົ້າວ່າ ຍົນໂດຣນລຳໜຶ່ງຂອງຕົນຖະຫຼົ່ມຖືກລົດຄັນໜຶ່ງ ທີ່ຕ່າງນັກເດນຕາຍບອມເບີຈຳນວນໜຶ່ງຂອງຄະນະອັຟການິສະຖານ ທີ່ເປັນສຳພັນທະມິດກັບ ISIS ກ່ອນທີ່ພວກເຫຼົ່ານີ້ ຈະສາມາດໂຈໂຈງໃສ່ການສຸກເສີນເອົາຄົ ນອອກໄປຈາກສະໜາມບິນຄາບູ ມີລາຍລະອຽດເລັກນ້ອຍກ່ຽວກັບການຈູ່ໂຈມຕີໂດຍຍົນໂດຣນນັ້ນ ເຊັ່ນກ່ຽວກັບວ່າຜູ້ດັ່ງກ່າວມີສາຍພົວພັນກັນກັບການຍິງຈະຫຼວດໃສ່ແຫ່ງໜຶ່ງ ທີ່ຢູ່ໃກ້ກັບສະໜາມບິນຄາບູຫຼື ບໍ່ ທີ່ເຮັດໃຫ້ເດັກນ້ອຍຄົນໜຶ່ງຕາຍຍ້ອນ ໃນຕອນຕົ້ນ ທາລີບານຊີ້ແຈງວ່າການລະດົມຍິງໂດຍຈະຫຼວດນັ້ນ ແມ່ນເຫດການທີ່ບໍ່ກ່ຽວຂ້ອງກັນ ໂດຍທີ່ວ່າ ຂໍ້ມູນກ່ຽວກັບເຫດການທັງສອງນັ້ນ ມີຈຳກັດແທ້ໆ ແລະ ພະ ຍານຫຼັກຖານໄດ້ຍິນສຽງລະເບີດຄັ້ງດຽວ ທີ່ດັງອອກມາຈາກນະຄອນຫຼວງຄາບູລ ການລະດົມຍິງໂດຍໂດຣນນັ້ນເກີດຂຶ້ນເມື່ອທີ່ສະຫະລັດອາເມລິກາຮ້ວຍລົງການສຸກເສີນເອົາຄົນອອກໄປຈາກຄາບູລ ຫຼາ ຍເປັນປະຫວັດການເຖິງຫຼາຍສິບພັນຄົນ ພາຍຫຼັງທີ່ທາລີບານຍຶດໄດ້ອັຟການິສະຖານ ໃນເມື່ອຄາວສອງສັບປະດາກ່ອນນີ້ ໂຈ ໄບເດັນ ປະທານາທິບໍດີສະຫະລັດອາເມລິກາເອີ່ຍວ່າ ຈະກະທຳຕາມແຜນການ ການຍົກຖອນອອກໄປຈາກປະເທດອັຟການິສະຖານໃຫ້ສຳເລັດ ພາຍໃນມື້ອື່ນນີ້ 31 ສິງຫາ 2021 ອີງຕາມການໃຫ້ຄວາມຂອງອັງກິດ ແລະ ສະຫະລັດອາເມລິກາ ແລະ ປະເທດອື່ນໆ ທາລີບານຈະປ່ອຍໃຫ້ຄົນຕ່າງປ ະເທດ ແລະ ຄົນອັຟການິສະຖານ ທີ່ມີອະນຸຍາດເດີນທາງຂອງຕ່າງປະເທດ ອອກໄປຈາກປະເທດອັຟການິສະຖານໄດ້ ການຊີ້ແຈງຂອງສະຫະລັດອາເມລິກາ ອັງກິດ ແລະ ປະເທດຕ່າງໆນັ້ນເວົ້າວ່າ ພວກຕົນ ໄດ້ຮັບສັນຍາຈາກທາລີບານວ່າ ຈະໃຫ້ມີການເດີນທາງນັ້ນໂດຍປອດໄພ ສຳລັບຄົນທີ່ມີອະນຸຍາດ ຮ່ວມດ້ວຍຄົນອັຟການິສະຖານນຳ ວ່າປະເທດຕ່າງໆ ຮ່ວມດ້ວຍອົດສະຕຣາເລຍ ຍີ່ປຸ່ນ ຝຣັ່ງເສດ ສະເປນ ແລ ະ ອື່ນໆ ຈະໃຫ້ເອກະສານອະນຸຍາດເດີນທາງແກ່ຄົນອັຟການິສະຖານຜູ້ສະເພາະ ຄະນະສາສະໜາຕ່າງໆ ຮຽກຮ້ອງຕ້ອງການໃຫ້ລັດຖະບານອົດສະຕຣາເລຍຮັບເອົາອົບພະຍົກຫຼາຍຂຶ້ນຕື່ມ ເຖິງຈຳນວນ 20,000 ຄົນ ລັດຖະບານອົດສະຕຣາເລຍຈະຮັບເອົາອົບພະຍົກນັ້ນພຽງແຕ່ 3,000 ຄົນ ຈາກໂຄງການມະນຸດສະຍະທຳຂອງປະເທດອົດສະຕຣາເລຍທີ່ມີຢູ່ໃນປັດຈຸບັນນີ້ ໂບດ ວັດ ແລະ ອົງການຈັດຕັ້ງຄຣິສຕຽນຕ່າງໆໃນປ ະເທດອົດສະຕຣາເລຍ ຮ່ວມດ້ວຍ Sydney Anglican Uniting Church ແລະ Australian Christian Lobby ລົງໄມ້ລົງມືວິ່ງເຕັ້ນກ່ຽວກັບເລື່ອງດັ່ງກ່າວແລ້ວ ທີ່ມີຊື່ວ່າ Christian United for Afghanistan

right across the breadth of the Christian church and Christian church is divided by left right ການຮັບເອົາຄົນອັຟການິສະຖານນັ້ນຕ່ຳຕ້ອຍກວ່າຄວາມຕ້ອງການໃຫ້ໂຕ້ຕອບວິກິດອັຟການິສະຖານຢ່າງມາກມາຍ ຄົນປະມານ 8,000 ຄົນ ປະທ້ວງຂຶ້ນຢູ່ທີ່ Syntagma Square ໃນນະຄອນຫຼວງອາແຕ ນຂອງປະເທດກຣີກ ຕໍ່ຕ້ານການຊຸກຍູ້ສັກຢາວັກຊີນໂຄວິດ-19 ການປະທ້ວງນັ້ນໄດ້ປະທະກັນກັບຕຳຫຼວດທີ່ໃຊ້ລະເບີດນ້ຳຕາ ລະເບີດສຽງດັງ ແກັສນ້ຳຕາ ແລະ ປືນສີດນ້ຳເພື່ອກະຈັດກະຈາຍຜູ້ປະທ້ວງຕ່າງໆ ນັ້ນ ການປະທ້ວງນັ້ນຮຽກໃຫ້ລັດຖະບານກຣີສຍຸຕິການໃຫ້ພະນັກງານສາທາລະນະສຸກ ແລະ ນັກຮຽນນັກສຶກສາຈຳຕ້ອງໃຫ້ສັກຢຸກສັກຢາວັກຊີນໂຄວິດ-19 ໃຫ້ ເມື່ອການປະທ້ວງນັ້ນຈົບສິ້ນລົງ ຜູ້ປະທ້ວງບາງຜູ້ ບາງຄົນບຸກໂຈມຕີຕຳຫຼວດ ກິລາ ໃນການແຂ່ງຂັນກິລາລອຍນ້ຳໂອລິມປິກຄົນພິການຢູ່ໃນໂຕກຽວ ປະເທດຍີ່ປຸ່ນ ອົດສະຕຣາລີໄດ້ຫຼຽນຄຳໜຶ່ງອັນໃນລອຍນ້ຳ Freestyle ເພດຍິງ 400 ແມັດ Relay ພາຍຫຼັງທີ່ນັກກິລາຂອງປະເທ ດອັງກິດ ແລະ ສະຫະລັດອາເມລິກາຖືກປົດອອກຈາກການແຂ່ງຂັນ ແລະ Madison de Rozario ໄດ້ຫຼຽນຄຳໃນການແລ່ນ 800 ແມັດ ແລະ Isis Holt ໄດ້ຫຼຽນຄຳໃນຂັ້ນ 200 ແມັດ ບັດນີ້ຄືມື້ທີ 6 ອົດສະເຕຣເລຍຢືນຢູ່ໃນລະດັບທີ 8 ໃນການໄດ້ຫຼ ຽນໄຊຕ່າງໆ ຄື 8 ຄຳ 15 ເງິນ ແລະ ທອງ 13 ຫຼຽນ 1 ໂດລາອົດສະເຕຣເລຍເທົ່າກັນກັບ 73 ເຊັນສະຫະລັດອາເມລິກາ 0.62 ຢູໂຣ 4.73 ຢວນຈີນແຜ່ນດິນໃຫຍ່ 16,665.60 ດົງຫວຽດນາມ 2,974.93 ຫຼຽນຂະເໝນ 23.79 ບາດໄທ 6,953.60 ກີບລາວ ມື້ອື່ນ ແມລ ເບີນຈະເມກເປັນບາງສ່ວນ 11 21 ແຄນເບີຣາ ໝອກກ້າມຍາມເຊົ້າ ແດດໂດຍສ່ວນຫຼາຍ 0 18 ຊິດນີຈະແດດ 9 23 ບຣິສເບນຈະເມກເປັນບາງສ່ວນ 13 28 ດາວິນຈະແດດ 22 34 ເພີດຝົນຊາວເວີຈະຮ່ວຍລົງ 12 21 ອາດິເລດ ຈະເມກເປັນບາງສ່ວນ 11 20 ໂຮບາດຈະຕົກຝົນຊາວເວີ 1 ຫຼື 2 ຫ່າ 11